كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكىدىكى زايومچىلار فوندى جەمئىيىتى ۋاكالەتچىلىك قىلىۋاتقان يىگىرمە ئادەمنىڭ قولىدىكى زايومغا پۇل تۆلەشنى رەت قىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇ زايومنىڭ قىممىتى بىر تىرىليون دوللاردىن ئاشىدىكەن بۇ زايومنى ئەسلىدە جۇڭخۇا مىنگۇ ھۆكۈمىتى يەنى گومىنداڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز سەككىزىنچى يىلى ياپونىيە بىلەن ئۇرۇشقا كىرگەندىن باشلاپ تارقاتقان بولۇپ ئامېرىكىدىكى زايومچىلار ئۆز ۋاقتىدا ئۇنى ئالتۇننىڭ قىممىتىدە سېتىۋالغان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل خىتاي كوممۇنىستلىرى گومىنداڭنى تەيۋەنگە قوغلىۋېتىپ ھاكىمىيەت قۇرغان خىتاي كومپارتىيىسى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن خەلقئارا قانۇن بويىچە بۇ زايومنى ئېتىراپ قىلىشى ۋە ئۇنى مۇددەتكە بۆلۈپ تۆلىشى كېرەك ئىكەن ئەپسۇسلىنارلىقى شۇكى ئامېرىكا خىتاي بىلەن بولغان سودىسىنى دەپ بۇ زايومنىڭ ئىشىغا كۆڭۈل بۆلمىگەن خىتاي بولسا ئاللىقاچان ئامېرىكىنىڭ پۇل مۇئامىلە بازىرىغا كىرىپ بولغان ھەمدە ئامېرىكىدىكى زايومچىلارنىڭ ھەققىنى تۆلەش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشنى ئاشكارا رەت قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە جو بايدىن ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىشى كېرەك ئىكەن بىرىنچىدىن زايومچىلار فوندى جەمئىيىتىنىڭ قولىدىكى خىتاي زايوملىرىنى سېتىۋېلىپ ئۇنى خىتاينىڭ قولىدىكى سەككىز يۈز ئەللىك مىليارد دوللارلىق ئامېرىكا زايومىغا قىسمەن ياكى پۈتۈنلەي تېگىشىش ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ دۆلەت قەرزىنى يەڭگىللىتىش ئىككىنچىدىن قانۇن تۇرغۇزۇش ئارقىلىق خىتاينى خەلقئارا پۇل مۇئامىلە ۋە سودا تىجارەت قائىدىسىگە ئەمەل قىلىشقا مەجبۇرلاش كېرەك ئىكەن دۇنيادىكى ئېلېكترلىق ماشىنىلارنىڭ باتارېيىسىنى ياساش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان لىتىي كاربونات نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى مونوپول قىلىشقا تىرىشىۋاتقان ئەڭ مۇھىم خام ئەشيالادىن بىرى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى كورلىنىڭ چاقىلىق ناھىيىسىدە خىتاي بويىچە ئەڭ چوڭ لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش بازىسى قۇرۇپ ئىش باشلىغان خىتاينىڭ خەلقئارا تەشۋىقات كۆزنىكى بولغان خىتاي يەر شارى تېلېۋىزىيە تورى سى جى تى ئېننىڭ ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى نۇقتىلىق قۇرۇلۇش تۈرى بولغان لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇشى تاماملىنىپ ئىش باشلىغان ئۇ بايىنغولىن ئوبلاستى چاقىلىق ناھىيىسىنىڭ سانائەت باغچىسىغا جايلاشقان بولۇپ ئىككىنچى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇشى تاماملانغاندا يىلىغا بىر يۈز يىگىرمە مىڭ توننا لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىدىغان خىتاي بويىچە ئەڭ چوڭ لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلىنىدىكەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە كېيىنكى قەدەمدە خىتاي دائىرىلىرى لىتىي باتارېيىسىگە مۇناسىۋەتلىك تۆمۈر لىتىي مەنپىي ئېلېكترود ئېلېكترولىز ئېرىتمىسى ئىزولياتسىيە پەردىسى قاتارلىق سانائەت تۈرلىرىنى بەرپا قىلىپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئېلېكتر ئېنېرگىيە بازىسى قۇرۇلۇشى ۋە شىنجاڭ توكىنى ئىچكىرىگە يەتكۈزۈش كۆلىمىنى تېخىمۇ كېڭەيتىدىكەن لىتىي كاربونات ئېلېكترلىق ماشىنىلار ۋە باشقا ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى ساقلىغۇچىلارغا ئىشلىتىلىدىغان لىتىي ئىئون باتارېيىسىنىڭ ئەڭ مۇھىم خام ئەشياسى بولۇپ چاقىلىق ناھىيىسىدە بىر مىليون ئىككى يۈز مىڭ توننا لىتىي كاربونات زاپىسى بارلىقى مۆلچەرلەنگەن بۇ ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنىڭ كۆلىمىدىن قارىغاندا ئۇنىڭ چاقىلىق ناھىيىسىدىلا ئەمەس ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارلىق لىتىي كاربونات لىتىي تۆمۈر بايلىقىنى كۆزلىگەنلىكى ھەممە جاينى قىدىرىپ تەكشۈرۈپ ھەم ئېچىپ قېزىپ مەزكۇر ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا توشۇيدىغانلىقىنى پەرەز قىلىشقا بولىدىكەن خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ لىتىي خام ئەشياسىنى ئىگىلەش نەپسى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي ئىشلەپچىقارغان لىتىي ئىئون باتارېيىسى دۇنيادىكى مۇشۇ خىل باتارېيە بازىرىنىڭ سەكسەن پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن بۇ يىل بىرىنچى ئايدا ئىككى خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەش ئادەم ئافغانىستاندا لىتىي ئەتكەسچىلىكى بىلەن شۇغۇللانغاندا تۇتۇلۇپ قالغان ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭ كۈن تاختا ياساش بازىلىرىدا بىرىكمە كىرىستاللىق لىتىي ئىشلەپچىقىرىشقا مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرى ئارىلاشقان بولۇپ بۇ لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا يەنە نەچچە مىڭلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىدىغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا جو بايدىن ھۆكۈمىتى خىتاي كارخانىلىرىنىڭ ئامېرىكا بۇلۇت بوشلۇقى مۇلازىمىتىدىن پايدىلىنىشىغا چەكلىمە قويماقچى بولغان بۇ خەۋەرنىڭ ئاشكارىلىنىشى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جېنېت يېلېننىڭ خىتايغا زىيارەتكە بېرىشى ھارپىسىغا توغرا كەلگەن ۋال سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىگە قارىغاندا ئەگەر بۇ يېڭى بەلگىلىمە ئىجرا قىلىنسا ئامېرىكىدىكى بۇلۇت بوشلۇقى مۇلازىمىتى شىركەتلىرىدىن ئامازون مىكروسوفت قاتارلىقلار ئاۋۋال ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىشى كېرەك ئىكەن ئاندىن خىتاي كارخانىلىرىنى تەقلىدىي ئەقىل تېخنىكىسى ئىشلىتىلگەن بۇلۇت بوشلۇقى مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىيەلەيدىكەن بۇ بەلگىلىمە ئامېرىكىنىڭ تېخنىكا ساھەسىدە يولغا قويۇۋاتقان بىر يۈرۈش تەدبىرلىرىنىڭ داۋامى بولۇپ ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئىلغار يېڭى تېخنىكا رىقابىتىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن يەنە بىر جەھەتتىن بۇ بەلگىلىمە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە زىيانلىق يوچۇقلارنى تولدۇرۇشنى مەقسەت قىلغان چۈنكى خىتاينىڭ تەقلىدىي ئەقىل شىركەتلىرى بۇلۇت بوشلۇقى تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكىنىڭ ھازىر خىتايغا قوللىنىۋاتقان ئېكسپورت چەكلىمىلىرىدىن ھالقىپ ئۆتۈشكە ئۇرۇنىدىكەن بۇ چەكلىمىلەر ئىچىدە كومپيۇتېر ئۆزەكلىرى يەنى چىپ قاتارلىق ئىلغار تېخنىكا مەھسۇلاتلىرى بار ئىكەن خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى بۇ بەلگىلىمىنى ئالدىمىزدىكى بىر قانچە ھەپتە ئىچىدە ئېلان قىلىدىكەن ئامېرىكا جامائىتىگە تونۇشلۇق بولغان تېلېۋىزىيە رىياسەتچىسى ۋە سىياسىي ئانالىزچى ھاگ ھېۋىت ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىدە ماقالە ئېلان قىلىپ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ ئادەتتىكى مەسىلە ئەمەس بەلكى كوممۇنىست خىتاينىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشتىكى ھالقىلىق مەسىلە ھەم دۇنياۋى مەسىلە ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئانالىزچى خاك ھېيۋېت ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان خىتايغا قانداق تاقابىل تۇرۇش كېرەك ناملىق ماقالىسىدە خىتاينىڭ ئون يىلغا يېقىن ۋاقىتتىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان قەبىھ جىنايەتلىرىنى خۇددى مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلىدىكى تيەنئەنمېن قىرغىنچىلىقى ۋەقەلىرىگە ئوخشاش ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئەمما ئۇيغۇرلار ئۇچرىغان قىرغىنچىلىقنىڭ خىتاينىڭ دۇنياغا تەھدىت ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلاشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن ئۇ ۋەقەلەردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغانلىقىنى ۋە كەلگۈسى ۋەزىيەتكىمۇ تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. چۈنكى خىتاي بۇ جىنايەتنى ئۆز ئالدىغا ئەمەس، باشقا مۇستەبىت دۆلەتلەرنىڭ ئاستىرتىن قوللىشى بىلەن ئېلىپ بېرىۋاتقان، شۇنداقلا دۇنياغا ھاكىم مۇتلەق كۈچ ۋە زوراۋانلىق ئېقىمىنى تارقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل ئامېرىكىغا كىم پرېزىدېنت بولسا بولسۇن خىتاينىڭ بۇ تەھدىتىگە تاقابىل تۇرۇشى كېرەك ئىكەن.

ئانالىزچى خاك ھېيۋېت بۇ ماقالىسىدە مۇنداق دەيدۇ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى سوراپ بېقىش ھەرگىز بىر سىياسەتچىنى قايمۇقتۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس، بۇ خۇددى بىر سىياسەتچىدىن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى گۇلاگ مەسىلىسىنى سورىغانغا ئوخشايدۇ. بىز ھازىر يېڭى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەۋرىدە تۇرۇۋاتىمىز. بۇ ئۇرۇشنىڭ نەگە بارىدىغانلىقى تېخى ئېنىق ئەمەس. كېلەر قېتىم ئامېرىكىغا پرېزىدېنت بولىمەن دېگەن. جۇمھۇرىيەتچى نامزات شۇنى بىلىشى كېرەككى، ئامېرىكا كەلگۈسىدە دۇچ كېلىدىغان ئەڭ چوڭ تەھدىت كوممۇنىست خىتايدۇر.
ئىچكى ئەھۋالنى بىلگۈچى تورىنىڭ تۆتىنچى ئىيۇل كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە نۆۋەتتە خىتاي ياشلىرىنىڭ ئىشسىز قېلىشى يۇقىرى پەللىگە چىققان بولۇپ يېقىنقى كۈنلەردە بەزى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئۆزلىرىنىڭ جەسەتكە ئايلىنىپ قالغانلىقىنى ئىپادىلەيدىغان سۈرەتلەرنى كۆپلەپ تارقاتقان ئۇلارنىڭ تورغا چىقارغان سۈرەتلىرىدە ئوقۇش پۈتتۈرۈش فورمىسى كىيگەن پېتى يولدا ياكى پەلەمپەيلەردە ئۆلۈكتەك ياتقان ھالىتى كۆرسىتىلگەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى خىتاي ياشلىرى جەمئىيەتكە بولغان نارازىلىقىنى تۈگىمەس رىقابەتكە بولغان قارشىلىقىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن پاسسىپلىق بىلەن يېتىۋېلىش شامىلى پەيدا قىلغان ئىدى خىتاينىڭ ھۆكۈمەت مەلۇماتلىرىدا ئاشكارىلىنىشىچە بەشىنچى ئايدا خىتاي ياشلىرىنىڭ ئىشسىزلىق نىسبىتى يىگىرمە پۈتۈن سەككىز پىرسەنتكە يېتىپ يېڭى تارىخىي رېكورت ياراتقان بۇنداق بولغاندا ئون ئالتە ياشتىن يىگىرمە تۆت ياشقىچە بولغان ياشلاردىن بەشتىن بىرى ئىشسىز بولىدىكەن ئۈچ يىللىق كوۋىد ئاپىتى ۋە قامال سىياسىتى خىتاي ئىقتىسادىغا ئېغىر زەربە بەرگەن بولۇپ قامال بوشىتىلغاندىن كېيىن ئازراق جانلىنىش كۆرۈلگەن بولسىمۇ يېقىندىن بېرى يەنە چېكىنىپ كەتكەن ئەمما ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي ياشلىرىنى خىزمەتكە جەلپ قىلىش داۋاملاشماقتا ئىكەن

ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن يىگىرمە يەتتە مىڭدىن كۆپ ئوقۇغۇچىنى ئىشقا ئالغان بۇ ساننىڭ كۆپ قىسمىنى ئۇيغۇر رايونى ۋە ئىچكىرى خىتايدىن كەلگەن خىتاي ئوقۇغۇچىلىرى ئىگىلىگەن نيۇ يوركتىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىسى جېڭ شۈگۇاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ھازىر خىتايدا ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق مەسىلىسىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنى سىياسىي ۋەزىپە قاتارىدا كۆرۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدىن زۇبەيرە شەمشىدىن خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ياشلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا جەلپ قىلىشتىكى مەقسەتنىڭ بىر تەرەپتىن ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش بولسا يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئىكەن

بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن بۈگۈن يەنى بەشىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ئۈچ جايدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر بەشىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۈچ جايدا خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى بۇنىڭدىن ئون تۆت يىل بۇرۇنقى بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچى شەھىرىدە دۇنيانى زىلزىلىغا كەلتۈرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەنىدى

ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، رەسىم كۆرگەزمىسى شەكلى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغان بۇ قېتىملىق نامايىشنىڭ بۈگۈن ئەتىگەن سائەت ئوندىن چۈشتىن كېيىن سائەت ئالتىغىچە داۋاملىشىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ تۇرۇپ، بۈگۈن بىز يەنە مۇشۇ كۈنلەردىمۇ ۋەتىنىمىزدە لاگېرلاردا سولىنىپ ياتقان ئۇيغۇرلارنىڭ رەسىملىرىنى بەش يۈز رەسىمنى چىقىرىپ،

نېمە بوۋاتقىنىنى چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق پائالىيىتىمىزنى ئوخشىمايدىغان شەكىلدە قىلدۇق بۇ يىل.
ئۇ يەنە بۇ قېتىملىق نامايىشنىڭ ئەھمىيىتى ۋە تەسىرى توغرىلىق ئۆز پىكرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
ئەمدى ئەتىگەن ياقى ئامېرىكىلىقلار بولسۇن، چەت ئەللىكلەر بولسۇن كەپ سوراۋاتىدۇ، بۇلار نېمە بولغان ئادەملەر دەپ، شۇنىڭغا بىردىن بىردىن چۈشەندۈرۈپ، بۈگۈن مۇشۇنداق ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى بولغان كۈن شۇنچىلىك گۇناھسىز ئۇيغۇرلار مۇشۇ، ئون تۆت يىل بۇرۇن ئۈرۈمچىدە نامايىش قىلىپ چىققاندا ئۇ بىر ئادالەت سوراپ چىققان بىر نامايىش ئىدى خىتاي ناھايتى قانلىق باستۇرۇپ ئۇيغۇرلىرىمىزنى ياشلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈپ تۈرمىلارغا سولاپ شۇنداق ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرلار يوقاپ كەتكەن شۇ ۋەقەنى چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق لېكىن بۇنىڭ تۈگىمىگەنلىكىنى ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تۆۋىنى ئون تۆت ياشلىق قىزلار يۇقىرىسى يەتمىش سەكسەن ياشلىق ئاياللارنىڭ چوڭلىرىمىزنىڭ، ئەرلەرنىڭ ھەممىسىنىڭكى بۈگۈنكى كۈندىمۇ لاگېرلاردا بىگۇناھ يېتىپ قىينىلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ لاگېردا كۆرگەن كۈنلىرىنى، مەسىلەن، دېدۇق، نوپۇسنى چەكلەش ئۈچۈن تۇغۇتنى قىسىرلاشتۇرۇش بوۋاتىدۇ، بۇلارنىڭ ئىچكى ئورگانلىرى ئېلىنىۋاتىدۇ، بۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا ئىشقىلىپ جىنسىي زوراۋانلىق دېگەندەك ھەر خىل ئىشلار بوۋاتىدۇ. خەلقىمىزگە شۇنىڭغا قاراپ تۇرماسلىق كېرەكلىكىنى ھەر بىر كەلگەن سورىغانلارغا ئۆزلىرىنىڭكى ئاۋام پالاتاسى بىلەن كېڭەش پالاتاسى بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇلارنى ئۆزىنىڭ قوللايدىغانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭمۇ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنى ئۆتكۈزۈشتە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش كېرەكلىكىنى سورىشىنى تەكىتلەپ كېلىۋاتىمىز ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن بۈگۈنكى نامايىشقا ۋاشىنگتون شەھىرى ۋېرجىنىيە ۋە مېرىلەند شتاتلىرىدا ئولتۇرۇشلۇق ئۇيغۇر جامائىتىدىن بىر قىسىم كىشىلەر خىزمەت ئورۇنلىرىدىن رۇخسەت سوراپ كېلىپ قاتناشقان لاگېر شاھىتلىرىدىن تۇرسۇنئاي بۈگۈنكى نامايىشقا ئالاھىدە ۋاقىت ئاجرىتىپ قاتناشقان ئۇ ئامېرىكىغا كەلگەندىن بۇيان بۇ تۈردىكى نامايىشلارغا ئىزچىل ھالدا قاتنىشىش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشقان شۇنداقلا ھەر قېتىملىق نامايىشقا قاتنىشىشنى ئۆزىنىڭ ۋىجدانىي بۇرچى دەپ قاراپ كەلگەن ھەر بىر قېتىم خىتاينىڭ ۋەھشىيلەرچە قىرغىنى ئۈچۈن ئۇنتۇپ قالماسلىق يەنى شۇنى ھەر ۋاقىت دۇنياغا بىلدۈرۈش ئۈچۈن بۈگۈن ئۇنىڭدىنمۇ بەتتەر قىرغىنچىلىق ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ مانا نەچچە يىللار بولدى شۇڭا بۇ رەسىم كۆرگەزمىسىنى

مۇشۇ قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن بىر قەدەم ئاشۇنداق ماڭساممۇ، مۇشۇنداق چىقىپ قىلساممۇ ئازابىم يەڭگىللەيدۇ.
بۈگۈن يەنە ئاقساراي ۋە ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدىمۇ بىرلا ۋاقىتتا نامايىش ئېلىپ بېرىلغان. ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم دۇنيانىڭ سىياسىي مەركىزى بولغان ۋاشىنگتوندا بىر كۈن ئىچىدە ئوخشىمىغان نۇقتىلاردا خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشلىرىنىڭ ئېلىپ بېرىلىشى بۇنىڭدىن ئون تۆت يىل بۇرۇنقى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش مۇستەبىت خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىگە قارشى كۈچ كۆرسىتىش، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئامېرىكا خەلقىگە ئاڭلىتىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە، دەپ كۆرسەتتى. بۇ پروگراممىنى ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. خىتاي ئۆزىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ستراتېگىيەسىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ، ئۇيغۇر ئېلىدا كېۋەزلىك تېرىلغۇ كۆلىمىنى ئىزچىل كېڭەيتىپ، رايوننى دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ پاختا بازىسىغا ئايلاندۇرغان ئىدى. لېكىن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، نۆۋەتتە دائىرىلەر بۇ يىلدىن باشلاپ رايوندىكى كېۋەزلىك كۆلىمىنى ئازايتىپ، ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنى كېڭەيتكەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇر ئېلى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولۇپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە زىچ باغلىنىشلىق دەپ قارالغان. شۇنداقلا خەلقئارالىق بايقۇت ۋە چەكلەشكە ئۇچراپ كېلىۋاتقان شىنجاڭ پاختىسى مەھسۇلاتلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي ئومۇمىي پاختا مەھسۇلاتىنىڭ توقسان پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان خىتاينىڭ ھۆكۈمەت سانلىق مەلۇماتلىرىدا مەلۇم بولۇشىچە ئۆتكەن يىل رايوندا بەش مىليون ئۈچ يۈز توقسان بىر مىڭ توننا پاختا ئىشلەپ چىقىرىلغان بولۇپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شۇ يىللىق ئومۇمىي كېۋەزلىك كۆلىمى ئوتتۇز يەتتە مىليون تۆت يۈز ئەللىك تۆت مىڭ موغا يېتىپ بارغان بۇ شۇ يىلقى خىتاي ئومۇمىي كېۋەزلىك كۆلىمىنىڭ سەكسەن ئۈچ پۈتۈن ئوندىن ئىككى پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان لېكىن بۇ يىل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كېۋەزلىك كۆلىمى ئۆتكەن يىلقىدىن زور دەرىجىدە قىسقىراپ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىدىغان ئېتىزلىق كۆلىمى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە كېڭەيتىلگەن

خوڭكوڭدا چىقىدىغان جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن بەرگەن بۇ ھەقتىكى بىر خەۋىرىدە قەيت قىلىشىچە بۇ ۋەزىيەتتە بېيجىڭ خىتاي پاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان ئۇيغۇر ئېلىدا بۇ يىل ئاشلىق تېرىلغۇسىغا تېخىمۇ كۆپ يەر ئاجراتماقتىكەن

جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسىنىڭ قەيت قىلىشىچە بۇ تېرىلغۇ يەرنىڭ زور قىسمى كېۋەزلىكلەردىن ئۆزگەرتىلگەن بولۇپ نۆۋەتتە دائىرىلەر رايوندىكى دېھقانلارنى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشقا يۈزلىنىشكە رىغبەتلەندۈرمەكتىكەن ئامېرىكىدا ياشايدىغان تۇڭگان پائالىيەتچى ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ماجۈ ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى كېۋەزلىك كۆلىمىنى ئازايتىشى ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش سىياسىتىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇۋاتقانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ماجۈ بەشىنچى ئىيۇل زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى: بىز ئالدى بىلەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ پاختىسىغا ئېمبارگو قويۇشتا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنى چەكلەشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى كۆرىمىز. شۇنداقلا بىز يەنە شىنجاڭدەك بىر زېمىندا بارلىق ئىقتىسادىي مەھسۇلاتلار، ھەتتا بارلىق ئىقتىسادىي زىرائەتلەردىن پايدا ئالىدىغانلارنىڭ شۇ جايدىكى يەرلىك خەلق ئەمەس، بەلكى بۇ رايوندىكى ھۆكۈمران تەبىقە ۋە بوزيەر ئۆزلەشتۈرۈش گۇرۇھى بولغان بىڭتۈەن ئىكەنلىكىنى بىلىمىز شۈبھىسىزكى ئامېرىكىنىڭ شىنجاڭ پاختىسىنى جازالاش سىياسىتى ئۈنۈملۈك بولماقتا ماجۈنىڭ كۆرسىتىشىچە كېۋەزلىك كۆلىمىنىڭ ئازىيىشى خىتاي توقۇمىچىلىق سانائىتىنىڭ ۋەيران بولۇشقا يۈزلەنگەنلىكىنى كۆرسىتىدىكەن بىز تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئازايغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز، بۇ تېرىلغۇ كۆلەم جەھەتتىن ئازىيىپلا قالماي، بۇ يەنە خىتاينىڭ ئەمگەك كۈچلىرى مەركەزلەشكەن پۈتكۈل توقۇمىچىلىق سانائىتىنىڭمۇ ۋەيران بولۇشقا يۈز تۇتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بىز بۇ يىل خىتاي ئىقتىسادىدا ئوتتۇرىغا چىققان بۇ ۋەزىيەتنى كۆرگىنىمىزدە، بىز شۇنى ئېيتالايمىز، پاختىغا قارىتىلغان جازالاش، مەجبۇرىي ئەمگەككە قارىتىلغان چەكلەش قاتارلىق ئامىللار خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئېغىر بەدەل تۆلەشكە مەجبۇر قىلدى. لېكىن ئۇلار قانچىلىك بەدەل تۆلىسە تۆلىسۇن ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئورنىنى تولدۇرالمايدۇ. خەلقئارادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ سىمۋولىغا ئايلىنىپ قالغان شىنجاڭ پاختىسىنىڭ بۇ يىل تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا مەزكۇر رايوندىكى پاختىكارلارغا قوشۇمچە ياردەم پۇلى بېرىشنى توختاتقاندىن كېيىن شۇنداقلا رايوننىڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىشى بۇ يىللىق تېرىلغۇ پەسلىدە قۇم بوران سوغۇق ۋە قاتتىق يامغۇرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يامان ھاۋا كىلىماتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بىر ۋاقىتتا ئازايغانلىقى مەلۇم لېكىن قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر سىياسىي تەتقىقاتچى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيەسىنىڭ ئوفىتسېرى قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن تەكىتلىشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئاشلىق تېرىلغۇ يەر كۆلىمىنى كېڭەيتىشى

ئامېرىكا باشلىق غەرب ئەگەردە ئۇ تايۋاننى قوشۇۋالىمەن دېسە يەنى مۇشۇ رايوندىكى بىخەتەرلىككە تەسىر قىلسا ئۇنىڭغا قارشى ھەممە تەدبىر ئۇسۇللارنى شۇ جۈملىدىن ھەربىي بېسىم ئىشلىتىشنى سەزدى ئاددىي ئېيتقاندا خىتاي مۇشۇ نۇقتىئىنەزەردىن ئەلۋەتتە بۇ يېمەك ئىچمەكلىك ئاشلىق ستراتېگىيىلىك مەھسۇلاتقا ئايلىنىدۇ شۇ خىتاينىڭ تەھلىلى بويىچە شۇ بىر كەلگۈسى ئۈچ، تۆت، بەش يىللاردا شۇنداق ئۇرۇش بولامىكىن دېگەن بۇ ئۇكرائىنا روسىيە ئۇرۇشىدىن چىقارغان خۇلاسىسى.
لېكىن قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندى يەنە بۇ سىياسەتتە ئامېرىكىنىڭ شىنجاڭ پاختىسىغا قويغان جازاسىنىڭ كۈچىنىمۇ چەتكە قاققىنى بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
توغرا، ئامېرىكىنىڭ قويغان ئېمبارگوسىنىڭ نەتىجىسىدە پاختا مەھسۇلاتلىرى بويىچە خىتاي كۆپ زىيان تارتتى بىرىنچىدىن ئىككىنچىدىن خەلقئارا بۇنىڭ ئىمىجى بەك چۈشۈپ كەتتى ئەلۋەتتە خىتاي ئۇرۇشقا تەييارلىق ستراتېگىيىلىق ئەھمىيەتكە ئىگە ئاشلىق مەسىلىسىنى مۇشۇ چەكلىمىنىمۇ ھەممىسى ئىككىسى بىرلىشىپ سىنكرېتىكىلىق بىر تەسىر قىلىۋاتقان ئوخشايدۇ ئەلۋەتتە خىتاي تامامەن پاختىنى يوق قىلمايدۇ شۇ مۇمكىن يېرىم يەرنى پاختا قالغۇزۇپ قالغان ئاشلىققا
ئاجرىتىشى مۇمكىن. چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇرلارنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرىنى تارتىۋېلىپ رايوندىكى پاختىزارلىقلارنى تېخىمۇ كېڭەيتكەن ۋە تېخىمۇ يۈرۈشلەشتۈرگەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ دېھقانلارنى نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا توقۇمىچىلىق كارخانىلارغا ئورۇنلاشتۇرۇپ ئۇلارنى كېۋەزلىك ۋە توقۇمىچىلىق كارخانىلىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرغان ھالبۇكى خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بەزى غەرب دۆلەتلىرىنىڭ شىنجاڭ پاختىسى ياكى رايوندا ئىشلەپچىقىرىلغان بەزى مەھسۇلاتلىرىنى بايقۇت قىلىشىنى ياكى ئۇنىڭغا قارىتا ئېمبارگو يۈرگۈزۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان لېكىن قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش شەكلى بولغان دېھقانچىلىق ئىگىلىكى ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشنىڭ مۇھىم يولى بولۇپ بۇ رايوندا مەيلى كېۋەزلىك كۆلىمىنىڭ ئازىيىشى بولسۇن ياكى تارىيىشى ۋە ياكى ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ كېڭىيىشى بولسۇن، بۇ يەنىلا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى بىر تەرەپ قىلىش سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن.
ئۇيغۇرلار ئەنئەنىۋى نەچچە مىڭ يىللىق دېھقانچىلىق مەدەنىيەتنى بەرپا قىلغان، دېھقانچىلىق بىلەن ئۆرپ-ئادەت، ئەنئەنە كۆپىسى باغلانغان. بۇنىڭ ھەممىسى خىتاي شى جىنپىڭنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى بىر گەۋدە مەدەنىيەت تىكلەش، خىتايچىلاشتۇرۇش دېگەن ئىستراتېگىيىسى. چۈنكى دېھقانچىلارنى ئاپىرىپ، ھەر خىل زاۋۇت، فابرىكىلاردا ئەڭ ئەڭ ئۆرپ-ئادەتكە زەربە بولىدۇ. ئامېرىكا بىلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدىكى بىر خەۋىرىدە، بۇ يىل خىتاينىڭ پاختا ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ ئازىيىشى مۇمكىنلىكى ھۆكۈمەتنىڭ دېھقانلارنى ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشقا رىغبەتلەندۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەردە خىتاي توقۇمىچىلىق ساھەسىنىڭ بۇ يىل پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى ئون بەش پىرسەنت ئەتراپىدا ئازايتىشى مۇمكىنلىكى پەرەز قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى لېكىن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسىنىڭ خىتاي پاختا بازىرىنى نازارەت قىلىش تارماقلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈشىچە خىتايدا بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرىغا قەدەر جەمئىي قىرىق بىر مىليون تۆت يۈز مىڭ مو يەرگە كېۋەز تېرىلغان بولۇپ بۇ ئۆتكەن يىلقىدىن ئون پۈتۈن ئوندىن ئۈچ پىرسەنت ئاز ئىكەن

داۋاملىق مۇقىملاش تەكىتلەنگەن ئىدى.
بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئەڭ مۇھىم ئۇنتۇلماس ۋەقە سۈپىتىدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن تۈرلۈك شەكىللەردە خاتىرىلىنىپ كەلمەكتە بۇ قىرغىنچىلىققا ئون تۆت يىل تولغان مۇشۇ كۈنلەردە ئەينى ۋاقىتتا ئۈرۈمچىدە ياشاپ بۇ قانلىق ۋەقەگە شاھىت بولغان يېقىنقى يىللاردا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار سېپىگە قېتىلغان ئۇيغۇرلاردىن گوللاندىيىدىكى لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم شۇنداقلا بۇ ۋەقەنىڭ ئوبرازىغا ئايلانغان كۆك مايكىلىق قىزنى ئەڭ گۈزەل جانان رەسىمى ئارقىلىق قايتا جانلاندۇرغان رەسسام ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىلەر بىلەن سۆھبەت ئەپ باردۇق تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە ئەپ بارغان بۇ سۆھبەتنىڭ تەپسىلاتىنى ئاڭلىغايسىلە. ئون تۆت يىل ئاۋال ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ تىنچلىق نامايىشىنى قورال كۈچى بىلەن قانلىق باستۇرغان يەنە بىر قېتىملىق زور پاجىئە بولۇپلا قالماي، ئۇيغۇرلارنىڭ ئادالەتسىزلىككە قارشى كۈرىشى، خىتاينىڭ قورال كۈچى بىلەن باستۇرۇشىغا قارشى قۇرۇق قول بىلەن كۆرسەتكەن جاسارىتى، ئىنسانىي غۇرۇرنى قوغداش يولىدىكى پىداكارلىقى ۋە مىللىي روھىنى نامايان قىلغان ئۇنتۇلماس شەرەپلىك بىر كۈن ھېسابلىنىدۇ. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن قىرغىنچىلىققا شاۋگۈەن ۋەقەسى سەۋەب بولغان ئىدى. شۇ يىلى قەشقەر توققۇزاقتىن شاۋگۈەندىكى ئويۇنچۇق زاۋۇتىغا مەجبۇرىي ئىشچىلىققا يۆتكەپ كېلىنگەن يۈزلىگەن ئۇيغۇر ياشلىرىدىن بەزىلىرى يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن كېچىدە يەرلىك خىتايلار تەرىپىدىن كالتەك توقماقلار بىلەن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلىدۇ. خىتاي دائىرىلىرى جىنايەتچىلەرنى جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ. بەشىنچى ئىيۇلغا كەلگەندە ئۈرۈمچىدە خىتايلار تەرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن قېرىنداشلىرى ئۈچۈن ئادالەت ئىزدەپ تىنچ يولدا ئېلىپ بېرىلغان ئۇيغۇرلارنىڭ نامايىشى ئاخىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنى توپىلاڭغا ئايلاندۇرۇشى ۋە قانلىق باستۇرۇشى بىلەن ئاياغلىشىدۇ. ئۇنىڭغا ئەگىشىپ خىتاينىڭ چوڭ تۇتقۇنى باشلىنىپ، مىڭلارچە ئۇيغۇرلار تۇتقۇن قىلىنىدۇ. يەنە نۇرغۇن ئۇيغۇرلار سوتسىز، قانۇنسىز ئېغىر جازالىنىدۇ. ۋەقەدىن بىر قانچە كۈن كېيىن خىتاي يەنە ئۇيغۇر دىيارىنى ئون ئايلارچە چەت ئەل بىلەن ئالاقىسىنى ئۈزۈپ تاشلاپ، سىستېمىلىق باستۇرۇشىنى داۋام قىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەينى چاغدا بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بارغان بۇ قانلىق قىرغىنچىلىقنى يېپىش ئۈچۈن مەزكۇر ۋەقەنى ئۇيغۇرلار كەلتۈرۈپ چىقارغان ئېتنىك توقۇنۇشتەك كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان. ۋەقە يۈز بېرىپ ئىككى كۈندىن كېيىن قىسمەن چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدە زىيارەت قىلىشىغا يول قويغان ئىدى. چەت ئەل مۇخبىرلىرى ئۈرۈمچىدە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ كۆپ تۇتقۇن قىلىنغان مەھەللىلىرىدىن ئات بەيگە مەيدانىدا ئولتۇرۇشلۇق ئۇيغۇر ئائىلىلىرىدىكى ئاياللارنىڭ خىتاينىڭ بىگۇناھ ئەرلىرى، بالىلىرى، قېرىنداشلىرىغا ئادالەت تەلەپ قىلىپ ئېلىپ بارغان نامايىشىغا ئۇدۇل كەلگەن. بۇ قۇرۇق قول، ھەتتا قۇچاقتا بالىلىرى بار ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئالدىنى توسىغان قوراللىق خىتاي ئەسكەرلىرىنىڭ زوراۋانلىقىغا باش ئەگمەستىن كۆرسەتكەن جاسارىتى نەق مەيداندىكى چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ تارتقان سۈرەتلىرى ئارقىلىق دۇنياغا ئاشكارىلىنىپ، خەلقئارانىڭ بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ماھىيىتىگە بولغان تونۇشىدا زور بۇرۇلۇش پەيدا بولغانىدى. شۇ قېتىملىق نامايىشقا ئائىت رەسىملەرنىڭ بىرىدە چېچىنى بوغۇۋالغان كۆك مايكىلىق بىر ئۇيغۇر قىزنىڭ نامايىشچىلار توپىدىن ئېتىلىپ چىقىپ، خىتاي ئەسكەرلىرىگە قولىنى شىلتىۋاتقان مەردانە كۆرۈنۈشلىرى خەلقئارا مەتبۇئاتلاردىمۇ تارقالغان ئىدى. خىتاي قوراللىق ئەسكەرلىرىگە يوقال دەپ كۆكرەك كېرىپ ئالدىغا چىققان بۇ كۆك مايكىلىق ئۇيغۇر قىزى ۋە يەنە ھاسا تاياقلىق جەسۇر ئانا تۇرسۇنگۈلدەك پىداكار، جەسۇر ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ سىيماسى ئۇيغۇرلارنىڭ بەشىنچى ئىيۇلدىكى جاسارىتى ۋە غۇرۇرىنىڭ سىمۋولىغا ئايلىنىپ قالدى. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار يىللاردىن بۇيان بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىكى بۇ سىمۋوللۇق يارقىن ئوبرازنىڭ بىرىگە ئايلانغان كۆك مايكىلىق قىزغا ئاتاپ، كۆك مايكىلىق ئايچولپان دېگەندەك گۈزەل شېئىر ۋە داستانلارنى يازدى، گەرچە ئۇ قىزنىڭ كىملىكى، كېيىنكى تەقدىرى ھەققىدە ئېنىق بىر ئۇچۇر بولمىسىمۇ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بۇ جەسۇر قىزنى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىكى ئابىدە سۈپىتىدە ئەسلەپ، خاتىرىلەپ كەلمەكتە. بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقەسى يۈز بەرگىنىگە ئون تۆت يىل بولغان بۇ خاتىرە كۈنلەردە مۇھاجىرەتتىكى رەسسام ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنىڭ كۆك مايكىلىق قىزغا ئاتاپ سىزغان رەسىملىرى ئالقىشقا ئېرىشكەن بولۇپ، بۇ رەسىملەر ھازىر قايتىدىن ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن ھەمبەھىرلىنىپ، تارقىتىلىپ، بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسىنى خاتىرىلەشنىڭ سەنئەتلىك بىر ۋاسىتىسىگە ئايلانغانلىقى مەلۇم. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىز نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان ئەكرەم ئىمىن ئەپەندىنى زىيارەت قىلدۇق. ئەكرەم، ئاشۇ بەشىنچى ئىيۇلدا سىز ئۈرۈمچىدىمىتىڭىز، ۋەقە يۈز بەرگەن ۋاقتىدا؟ ھە، مەن ئۈرۈمچىدىمەن، بەندىسى دېيىتىۋاتقان ئۆي ئەگىرىگە مەن بارامدۇ دەپ كۆرمىدىم، بەندىسى مەن ئاڭلىدىم، ئاشۇ ھاي بىرسى بىرسىنىڭ ۋەھشىي گەپلەرنى ئاڭلاپ بەردى. خىتايلار دەيتتى، يەتتە-بەش چوڭ ۋەقە بولۇپ كەتتى، ئۇيغۇر بالىلار بولامدۇ، خىتايلار بولامدۇ، ھەممىسى بىلىدۇ، قاراڭ، بىلىدۇ دېيەلمەيدۇ.
بەشىنچى ئىيۇلدىكى كۆك مايكىلىق قىزنى سىزغىنىڭىز بەك ئېسىل بىر ئەسەر بوغان. قايتىدىن مۇشۇ ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرىغا يوللاپ قويدىڭىزمۇ؟
ھە يوللاپ قويىمەن مەن قاراڭ بىر خاتىرە قالغۇزۇپ قويمىساق بۇ ھەرقانداق ئادەم دېگەن قولىدىن نېمە كېلىدۇ قىلىپ باقمامدۇ قانداق مىللىتىڭ نېمە بواتىدۇ دېگەندە بىر مىللەت ئۈمىد بولىدۇ ھە لېكىن ئۇ بۇ ئۇيغۇرلارغىمۇ ياخشى كۈنلەر ياخشى ۋاقىتلار كېلىدۇ ئاشۇنىڭغا تىرىشىمىزغۇ. ئەمدى مۇشۇ رەسىمنى ۋەتەندە سىزغان بولسا بولمايدۇ. ئۇ يەردىمۇ سىزغۇزمايدۇ بۇ بۇ رەسىمنى. مۇشۇ مىسال بىلەن يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنىڭكى ۋەكىلى قالدى بۇ. بۇ ئەمدى بولغان تارىخ تۇرسا. ئەمەلىيەت تۇرسا شېئىر يازغانلار بار، رەسىمنى كۆرۈپ يىغلىغانلارمۇ بار. چوڭ يەردىن گەپ قىلمىساقلا، ئاددىي مۇشۇ كەسىپ تەرەپتىن ئاشۇ، خاتىرىلەشنى ئۇنتۇپ قالمايلى. مەن بىر ئۇيغۇر. ئەمدىكى ھەممە مىللەتتە ئۆزى ئۈچۈن قەھرىمانلار بار. ئاشۇلارنىمۇ ئۆزلىرى سەنئەتكار ئارقىلىق ئاشۇنداق بىلدۈرىدۇ. بىزنىڭ ئۇيغۇردىن چىققان ئەمدى ئۇنتۇلماس بۇ ئايالنى. مەن بۇ مىللەتنى، مەن پەقەتلا شۇ گۈزەل تەرەپتىن بىلدۈرىمەن-دە بۇ. مەن بۇ قىزلارنىڭ ئەڭ گۈزەل يېرى شۇ، غۇرۇرلۇق. سىزسام سىزسام سىزغىم كېلىدۇ-دە مانا ماڭا. ئۇ كۆزىڭىز ئىچىدىن ھېكايە چىقىۋېرىدۇ ئاشۇنداق. غۇرۇرى بار ئۆزىنىڭ مىللىتىنى ساقلاپ قالالايدىغان مىسال جىگىرى بار ئادەملەر بولسا، دۈشمىنىڭىزمۇ چوڭ كۆرىدۇ سىزنى. مېنىڭكى ئەمدى بۇنى سىزغىم كەپ قالغان يېرى، بىز ھايات ۋاقتىمىز بوغاچقا-دە بۇ. بۇ نېمە دەۋاتقاندۇ، نېمە دېمەكچىكەن؟ نېمە ئىش بولغاندۇ دەپ قىزىقىدۇ. بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىدىغان مىليون ئۇيغۇرلار بار. مەنلا ئەمەس قاراڭ، نۇرغۇن سەنئەتكارلار بار، يەنە تېخىمۇ ياخشى ئەسەرلەرنى چىقىرىدۇ دەپ ئىشىنىمەن.
گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىكى جاۋابكارلىقىدىن قېچىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، خۇددى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاشكارىلىغان لاگېر شاھىتلىرى مەيدانغا چىققىنىدەك، بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ سىرلىرىمۇ نۇرغۇن شاھىتلار تەرىپىدىن پاش قىلىنىپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئاشكارىلاشتا زور رول ئويناۋاتقان لاگېر شاھىتلىرىدىن گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ نۆۋەت زىيارىتىمىزنى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ شاھىتى سۈپىتىدە قوبۇل قىلدى. ئەلۋەتتە بۇ ھەقتە گۇۋاھلىق بېرەلەيمەن، چۈنكى مەن بەشىنچى ئىيۇل كۈنىدە شۇنداق ئۈرۈمچىدىتىم، يەنە خىتاينىڭ شاۋگۇەن ۋەقەسى دەپ ھەممە مە پۈتۈن دۇنيانى زىلزىلىگە سالغان ئۇ ۋەقەدە شۇنىڭ ۋىدىيولىرىنى خىتايلار ئۆزلىرى ئاشۇ ئۇيغۇرلارنى قانداق دەرىجىدە ئاشەدە ئۇيغۇر ئىشچىلارنى قانداق ۋەھشىي ئۆلتەگەنلىگىنى پۈتۈن ۋىدىيولارنى ھېلىقى ھەممە يەرگە تارقىتىۋەتتىدە بۇلار بۇ ئاشۇ ئۈرۈمچى مەركەزدىكى شۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭكى غۇرۇرىغا قاتتىق تەگدى ۋىجدانلىق شۇ ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ. تىنچ شەكىلدە نامايىش قىلىپ شۇ خەلق مەيدانىغا بارىدىكەن بۇلار. جاۋاب بېرىشنى كۈتۈپ شۇ يەردە ناھايىتى سۈكۈتتە ئولتارغانىكەن. پۈتۈنلەي شۇ ياشلار دېسەكلا بولىدۇ ھەممىسى قومۇرۇلۇپ چىكەتكەنلەر. ئاندىكىن ئاشۇنداق تىنچ شەكىلدە تۇرۇۋاتقان ۋاقتىدا تۇيۇقسىز ئۇ يەردە خىتاي ساقچىلار كەپ ئۇلارنى ئۇرۇپ سوقۇپ. شۇنداق قىلغان ۋاقتىدا شۇ ئەتراپتا تۇرۇۋاتقان بۇلارنى كۆرۈۋاتقان خەلق. بۇنىڭغا ئەمدى قارشىلىق بىلدۈرۈپ شۇ يەردە بىر بىر مەيدان ئەمدى خىتاي بىلەن ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى بىر ماجىرانى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەندە بۇ. بۇمۇ ئاشۇلارنىڭ ناھايىتى مەقسەتلىك ئەپ بېرىلغان. ئاندىكىن يەنە بىر ھەيران قالىدىغان نەرسە، دوقمۇش دوقمۇشلارغا ئاشۇ خالتا خالتىلاردا ھېلىقى تاش، ئوخشاش شەكىلدىكى تاشلار قويۇۋېتىلگەنكەن قاراڭ. ھېلىقى بەزى دىققەت قىلغانلار ئاشۇ ماشىنا ماشىنىدا ئاشۇ خالتا خالتىلار چۈشۈرۈپ قويغاننى كۆرۈپتىكەن. ئۇيغۇر دەيدىغان بىر ئىنسان ئانىكىن قاراپ تۇرالماي، شۇنىڭ بىلەن بۇ سەپكە قوشۇلۇپلا بىر مەيدان ھېلىقى تەييارلاپ قويغان تاشلار ئايەدە ئۇچرىغان شۇ ئادەملەرنى ئۇرۇپ، ماشىنىلارنى ئۇرۇپ چېقىپ ئاشۇنداق بىر بىر توقۇنۇش بولۇپ كېتىپ بۇ ئانىكىن بىز سائەت بىر سائەت بەش ئالتىلار بولغان بۇنىمۇ خەۋەر دەپ پۈتۈن ھەممە يەر بىر خىل جىددىي شەكىلگە كەپ كېتىدىغان ئىپتادىن قەتئىي سىرتقا چىقماسلىق توغرىسىدا شۇنىڭ بىلەن پۈتۈن توكلار ئۆچۈرۈلدى تېلېفوننى ئالاقىمىز ھەممىسى ئۈزۈلدى قاراڭ ئەمما مۇشۇ تاڭ ئاتقانغا قەدەر ئوق ئاۋازى ئۈزۈلمىدى. بۇ بەشىنچى ئىيۇلنى خاتىرىلەش بۇ ناھايىتى ھېلىقى زور ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىي جاسارىتىنى بىلدۈردى. مەيلى ئاشۇ ئەر بولامدۇ، ئايال بولامدۇ، ئوقۇغان ياكى ساۋاتسىز بولسۇن، دىندار ھەتتاكى دىنسىز بولسۇن، مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن، شۇ يەردىكى شۇ تاجاۋۇزچىلىققا قارشى بىر يەرگە كېلەلىگەن، بىر يەرگە ئىتتىپاقلىشالىغان، دېمەك، مۇشۇنى ئاشۇ خىتايغا ھېس قىلدۇرالىدى، خىتاي بۇنىڭدىن قورقتى. بىز مانا مۇشۇ ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ مۇشۇ جاسارىتىنى ھالقىلىق پەيتى كەلگەن ۋاقتىدا ئىتتىپاقلىشالايدىغانلىقىنى مۇشۇنى خاتىرىلەيمىز دەپ ئويلايمەن ئاندىكىن. قەلبىنۇر يەتتىنچى چېسلا چوڭ تۇتقۇندا ئەرلىرى، ئوغۇل بالىلىرى تۇتۇلغان ئاياللارنىڭ كوچىغا چىقىشى بىلەن بۇ بىر مەيدان قارشىلىق نامايىشى سۈرەتكە تارتقان چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ ۋاسىتىسىدە چەت ئەللەرگە ئاشكارىلانغان بولدى ۋە كۆك مايكىلىق قىز ھازىر بىر قانچە قەھرىمان ئايال مۇشۇنىڭ سىمۋولى بولۇپ قالدى. مۇشۇ سۈرەتلەرنى ئۈرۈمچىدە تۇرۇپ سىلەرمۇ كۆردۈڭلارمۇ ياكى پەقەتلا چەت ئەلدىكىلەر كۆرەلىدۇقمۇ بۇنى؟ ياق ھېچ كىم بىلمەيدۇ. بىز ۋەتەندە تۇرۇپ كۆرۈپ باقمىغان ئۇ سۈرەتلەرنى. مەن مۇشۇ يەردە كۆردۈم. ئۇ كۈنى بىز خەۋەر قىلىمىز ھەممىسى قوپۇپ كېتىدۇ دەپ ئەنسىرەيدۇ بۇلار ئۇنداق نەرسىلەرنى تارقاتمايدۇچۇ. مەن ئۇ قىزنىڭ سۈرىتىنى ئاشۇ ھېلىقى ھاسا تايىقىغا تايىنىۋالغان شۇ ھەدىمىزنىڭكى شۇ قەھرىمانلىرىمىزنىڭ سۈرىتىنى مۇشۇ مانا ياۋروپاغا چىققاندىن كېيىن كۆردۈم. ھەربىي ساقچىلار قاتتىق قورال، قوراللانغان ھەمدە شۇ ئۇيغۇر قېرىنداشىمىزنىڭ قولىدا ھېچنېمە يوق. مەن ئىشقىلىپ ئۇلاردىن شۇنچىلىك پەخىرلىنىمەن. ئۆزەمگە بەك كۆپ مەدەت ئالىمەندە ئاشۇلاردىن چۇ. بولۇپمۇ ئاشۇ كۆك مايكىلىق قىزنىڭ جاسارىتىگە قارايسىز. ئۇلار ھاياتمۇ يا قانداق شېھىت بولۇپ كەتتىمۇ. نېمە ئىش قىلىدىغان قىز. شۇلارنى بىلمەيدىغانلىقىمىزدىن ئەپسۇسلىنىمىز. مەن شۇنداق كۆڭلۈم يېرىم بولىدۇ. ئەمما يەنىلا دەيمەن، ھەقىقىي ۋىجدانلىق، غۇرۇرلۇق، ھەقىقىي قەھرىمانلىرىمىز يەنە سۆلەتلەندى. يىللاردىن بۇيان خەلقئارادا بۇ ۋەقە ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىستېمىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ تىلغا ئېلىنماقتا. ھازىرغا قەدەر مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ھەر يىلى بۇ قانلىق پاجىئەنى خاتىرىلەش بىلەن بىرگە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا ئۈرۈمچىدە ئېلىپ بارغان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ سۈرۈشتە قىلىنىشىنى دۇنيا مىقياسىدا تەلەپ قىلىشنى توختىتىپ قويمىدى. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
شېيىن يېقىندا بىر تۈركۈم تور چولپانلىرىنى گۇاڭجۇدىكى بىر زاۋۇتىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا تەكلىپ قىلغان. ئامېرىكىدىن بارغان تور چولپانلىرى زىيارەت جەريانىدا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا شېيىن كىيىم كېچەك شىركىتى ھەققىدە توختىماستىن تەشۋىقات خاراكتېرلىك مەزمۇنلارنى تارقاتقان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ئانالىزچىلار شېيىن شىركىتى بۇ خىل تەشۋىقات زىيارىتى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سۈپەتسىز ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلىرىنى دۇنياغا تارقىتىش ئۈچۈن مەيدان ھازىرلاۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاينىڭ تۆۋەن باھا بىلەن تونۇلغان كىيىم كېچەك شىركىتى شېيىن يېقىندا ئامېرىكىلىق تور چولپانلىرىنى شېيىننىڭ گۇاڭجۇدىكى بىر زاۋۇتىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا تەكلىپ قىلغان مەزكۇر زىيارەتكە ئاۋجېن باتلېر دەننى كاربونارى مارىنا ساۋېدرا دەستىن سۇدۇز قاتارلىقلارغا ئوخشاش داڭلىق تور چولپانلىرى قاتناشقان تور چولپانلىرى زىيارەت جەريانىدا ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا تارقاتقان سىنالغۇلىرىدا شېيىننىڭ خىزمەتچىلىرى بىلەن ئۇلارنىڭ خىزمەت شارائىتى ھەققىدە پاراڭلاشقانلىقىنى ۋە ھەممە ئىشنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئۇلار يەنە زاۋۇتلارنىڭ نەقەدەر پاكىز ۋە تېخنىكىلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن تىۋىتتېردىكى سوزان بەيلى ئىسىملىك خانىم ئۆزىنىڭ يىگىرمە نەچچە يىللىق خىتايدىكى مودا كىيىم كېچەك زاۋۇتلىرىنى زىيارەت قىلغاندىكى تەجرىبىسىگە ئاساسلانغاندا شېيىن زاۋۇتىغا زىيارەتكە بارغان تور چولپانلىرىنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ يالغانلىقىنى يازغان ئۇ ئاۋجېن دەنى قاتارلىقلار تارقاتقان ۋىدېئودىكى ئىنچىكە نۇقتىلارنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق شېيىن شىركىتىنىڭ تىجارەت ئۆلچىمىگە چۈشمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان رادىيومىز ھەر خىل ئىجتىمائىي تاراتقۇلار ئارقىلىق مەزكۇر زىيارەتكە قاتناشقان تور چولپانلىرى بىلەن ئالاقىلىشىشقا تىرىشقان بولساقمۇ ئۇلار ئۇچۇرلىرىمىزغا جاۋاب قايتۇرمىدى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا شېيىن تەكلىپ قىلغان تور چولپانلىرى قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان بولۇپ تارقالغان ئۇچۇرلارغا قارىغاندا تور چولپانلىرىنىڭ خىتايغا ۋە قوشۇمچە سىنگاپورغا قىلغان ساياھەت چىقىمىنىڭ ھەممىسىنى شېيىن شىركىتى ئۈستىگە ئالغان ھەرقايسى ئاخبارات قاناللىرى ۋە ھەتتا زىيارەتكە قاتناشقان تور چولپانلىرىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىمۇ شېيىن بۇ خىل زور چىقىم بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ساياھەت ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنماقتا دەپ باھا بەرگەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ تېز مودا شىركىتى بولغان شېيىن ئۆتكەن يىلى باش شتابىنى نەنجىڭدىن سىنگاپورغا يۆتكىگەن لېكىن بارلىق زاۋۇتلىرى ۋە ئامبارلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سودا تىجارىتىنىڭ كۆپىنچىسىنى يەنىلا خىتايدا داۋام قىلدۇرغان ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئامېرىكىدا شېيىنغا قارىتا سەزگۈرلۈك ئېشىشقا باشلىغاندا شېيىننىڭ بۇ خىل تەشۋىقات زىيارىتىنى ئېلىپ بېرىشى ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى قايتا تىكلەشكە ئۇرۇنۇش ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى
image. مېنىڭچە شېيىن ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى ياخشىلاشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. شېيىن شىنجاڭنىڭ پاختىسىنى ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا چېتىشلىق دەپ ئەيىبلىنىپ، ئامېرىكا سىياسەتچىلىرىدىن نۇرغۇن دەشنام يېگەن. پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو شېيىننىڭ بىر قىسىم پاختىسىنىڭ شىنجاڭدىن كەلگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى ئېيتقان. شېيىن ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلغان. يەنى بۇ شىركەت ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شېرىك. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە شېيىن ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى بۇلغاش مەسىلىسىگىمۇ چېتىشلىق. ئۇنىڭ توننىلاپ ئىشلەپ چىقارغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئەخلىتى تۇپراق ۋە ھاۋا بۇلغىنىشى بىلەنمۇ مۇناسىۋەت. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش شېيىنغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن ئىجتىمائىي ئەيىبلەشلەر مەۋجۇت. شۇڭلاشقا ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئوبرازىنى ياخشىلاش ئۈچۈن مۇشۇنداق تەشۋىقات ساياھىتىنى ئورۇنلاشتۇرغان.

مودا ماركىلىرىنىڭ تور چولپانلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشى سېتىش ئىستراتېگىيىسىنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى شېيىنمۇ ئوخشاش ئۆزىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى سېتىش ئۈچۈن تور چولپانلىرىنى تەكلىپ قىلغان ئەمما شېيىن شىركىتى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بلومبېرگ خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى دوكلاتىدا بايقىلىشىچە شېيىن كىيىم كېچەكلىرىدىكى پاختىنىڭ ئەۋرىشكىسى ئۇيغۇر رايونىدىن كەلگەن بولۇپ بۇ رايوندا ئىشلەپچىقىرىلغان بارلىق مەھسۇلاتلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بۇلغانغان دەپ قاراشقا بولىدۇ شېيىننىڭ گۇاڭجۇدىكى زاۋۇتىنىڭ ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ساياھەتىدە تور چولپانلىرىنىڭ ئۇ يەردىكى خىزمەت شارائىتىنىڭ ناچارلىقى ياكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئىسپاتىنى كۆرمىگەنلىكى ئۇ يەردە مەسىلىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ بىز تور چولپانلىرىنى ماركىلار بىلەن ھەمكارلىشىشتىن بۇرۇن شىركەتنىڭ سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈشىنى تەۋسىيە قىلىمىز ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى يىگىرمە ئىككىنچى ئىيۇن ئېلان قىلغان تېز مودا ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى سەرلەۋھىلىك تەكشۈرۈش دوكلاتىدا مەخسۇس شېيىن قاتارلىق خىتاي ماركىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكا خىتاي ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك كۆزىتىش كومىتېتى ئون تۆتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان دوكلاتىدا خىتاينىڭ شېيىن تېمۇ قاتارلىق دۇنياغا داڭلىق مودا كىيىم سودا ئەپلىرىنىڭ ئىستېمالچىلارنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرىنى توپلايدىغانلىقىدەك بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان زىيارىتىمىزنىڭ ئاخىرىدا ئاندېرس كور ئەپەندى شېيىن قاتارلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەرنىڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە دۇنيا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەش ئۈچۈن قوللىنىشقا تېگىشلىك تەدبىرلەر ھەققىدە توختالدى بىز شېيىننىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىگە رۇخسەت قىلماسلىقىمىز كېرەك. ئۇلار تۆۋەن تەننەرخ ئۆلچىمى سىياسىتىدىكى يوشۇقتىن پايدىلىنىپ، ھەتتا باج تۆلىمەستىن ئامېرىكا بازىرىغا كىرىۋاتىدۇ. بىز ئالدى بىلەن بۇ سىياسەتنى ئۆزگەرتىشىمىز كېرەك. ئەلۋەتتە، قوللىنىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن تەدبىرلەر بار، ئەمما مېنىڭچە خىتاي بىلەن بولغان سودا ئالاقىسىنى بىراقلا ئۈزۈش كېرەك. بولۇپمۇ شېيىنغا ئوخشاش خىتاينىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە تايىنىدىغان شىركەتلەر بىلەن بولغان تىجارەتنى توختىتىش كېرەك. بىز تېخىمۇ كۆپرەك ئامېرىكانىڭ ۋە ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ شىركىتىگە پۇرسەت بېرىشىمىز لازىم. فرانسىيە، ياپونىيە قاتارلىق ئۆزىمىزنىڭ دوستلىرىنىڭ شىركەتلىرىنىڭ ماللىرىنى بازىرىمىزغا كىرگۈزسەك بولىدۇ، دۈشمىنىمىزنىڭكىنى ئەمەس. بۇ شۇنچىلىك ئاددىي بىر مەسىلە.

شېيىن شىركىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ۋە مۇھىت بۇلغىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك بارلىق ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلغان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلارغا قارىغاندا كىشىلەر تور چولپانلىرىنىڭ شېيىن ھەققىدە تارقاتقان تەشۋىقات خاراكتېرلىك ۋىدېئولىرىغا گۇمان بىلەن قارىماقتا ئىكەن بۇ پروگراممىنى نۇر ئىمان تەييارلىدى قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتى بۇ يىلمۇ بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى شېھىتلىرىنى خاتىرىلەپ قۇرئان تىلاۋەت پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى تۆۋەندە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر

مۇراسىمغا ئالمۇتى شەھىرى ۋە يىراق يېقىنقى ناھىيەلەردىن بولۇپ ئىككى يۈزدىن ئوشۇق ئادەم قاتناشتى. ئاندىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون ئۈچ يىللىقىغا بېغىشلانغان فىلىم كۆرسىتىلدى. پائالىيەت جەريانىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باش مەسلىھەتچىسى، سىياسەتشۇناس قەھرىمان غوجەمبەردى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى، خەلقئارا ۋەزىيەت، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتلاردىكى پائالىيىتى ماۋزۇسىدا دوكلات بەردى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىلى گۈلىستان ھەمرايېۋا خانىم مۇنداق دېدى.
بۈگۈنكى نەزىر پەقەت ئۈرۈمچى پاجىئەسى قۇربانلىرىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل ئۇيغۇر دەۋاسى، ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقلىرى ئۈچۈن قۇربان بولغانلارغا بېغىشلاندى دەپ ئويلايمەن. ھازىر دۇنيا بەك ئۆزگىرىشچان بولۇپ قالدى. بىزنىڭ خەلقىمىزگە بۈگۈنكى كۈندە ھاۋادەك ھاجەت بولۇۋاتقان نەرسە ئۇ بىرلىك، ئىتتىپاقلىق. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۈگۈنكى نەزىردە سۆزلىگەنلەر بۇنى بىر نەچچە قېتىم تەكرارلىدى. ئىگىلىشىمىزچە، قازاقىستاندا ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قاتار جەمئىيەتلىك تەشكىلاتلىرى بولۇپ، كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئۇلارنىڭ ئۆزئارا قوشۇلۇشى ۋە بىرلىشىپ ئىشلىشىدەك تەشەببۇسلار كۆتۈرۈلمەكتە. جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى يېنىدىكى ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ رەئىسى يارمامەت كىبىروف ئەپەندى مۇنداق دېدى، بۈگۈنكى نەزىر ناھايىتى مەزمۇنلۇق ۋە تەسىرلىك ئۆتتى. بۈگۈن نەزىردە بىرلىك، ئىتتىپاقلىق توغرىلىقمۇ سۆز بولدى. كۆپچىلىكنىڭ ئارمىنىمۇ شۇ. بىراق بىز بىر تەشكىلاتتا بولمىساقمۇ، ھەممىمىزنىڭ مەقسىتى بىر دەپ ئويلايمەن.
يارمەمەت كېبىروفنىڭ ئېيتىشىچە، قازاقىستاننىڭ ئۇيغۇرلار ياشايدىغان بارلىق يېزا-مەھەللە ۋە شەھەرلەردە يىگىت باشلىرىنىڭ ئۆز كېڭەشلىرى مەۋجۇت ئىكەن. ئۇلار ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركەزلىرى ھەم يەرلىك ھاكىمىيەت ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىكتە ھەر خىل مەدەنىي ئىشلارنى ئەمەلگە ئاشۇرماقتىكەن. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. قىرغىزىستاننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇر جامائىتىمۇ بۇ يىل بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىق شېھىتلىرىنى ئەسلەپ، قۇرئان تىلاۋەت قىلغان. قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتى ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنى ھەرگىزمۇ ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن. تۆۋەندە قىرغىزىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزەدىن تەپسىلىي ئۇچۇر ئاڭلايسىلەر.
يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئۇلۇغ قۇربان ھېيت بايرىمىنى قۇتلىدى. ئۇيغۇرلارمۇ ئىسلام دۇنياسىنىڭ بىر پارچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ يىللىق قۇربان ھېيتنى قىزغىن كۈتۈۋېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ دىنىي پەرزلىرىنى ئادا قىلىشقا، موھتاجلارغا ياردەم قوللىرىنى ئۇزىتىشقا، شۇنداقلا

قۇربانلىق ئەۋەتىپ، ئۆزلىرىنىڭ قېرىنداشلىق مېھرىنى يەتكۈزۈپ كەلمەكتە. بۇ يىلمۇ قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتى ياۋروپا ئەللىرى ۋە تۈركىيەدىكى قېرىنداشلىرى ئەۋەتكەن قۇربانلىق ياردەملىرىنى تاپشۇرۇپ ئالدى. ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ ئولتۇرلاشقان ۋوستوك يېزىسىدىكى يىگىت بېشى ئابدۇجېلىل ئۇزاقوف رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر جامائىتى تارىخىي ۋەتىنىدىن ئۇزاقلاشقان بولسىمۇ، ئەمما ئۆزلىرىنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرى ۋە ئەنئەنىلىرىنى ساقلاپ، مىللىي ۋە دىنىي بايراملىرىنى ئەجدادلىرىدىن قالغان شەكلىدە ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇللا ۋە بەرەكاتۇھۇ. بىزنىڭ ۋوستوك جامائىتى بۈگۈن قۇربان ھېيتتا خۇدايىم بۇيرۇسا ھەممىمىز نامازدىن كېيىن چىقىپ ئۆرپ ئادەت بويىچە بىزنىڭكى بىرىنچى قۇدايىشىمىز دۇئا قىلىمىز ئاندىن كېيىن ئۇرۇق ئەۋلادلىرىمىزغا بوۋايلارغا مومايلارغا ھەممىسىگە بېرىپ خەتمە قۇرئان قىلىپ تاغا قايتىپ كېلىمىز. ئاندىن كەلگەندىن كېيىن ھەر ئادەم ھەر سېمىيە ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىغا قاراپ ئۆزىنىڭ نېمىسىگە قاراپ قۇربانلىق قىلغانلار قۇربانلىق قىلىدۇ قولىدىن قۇربانلىق قىلمىغانلار چىرايلىق داستىخانلىرىنى يېيىپ ئۆزىمىزنىڭ بۇرۇنقى ئۆرپ ئادەت بويىچە ئاتا بوۋىمىز قانداق كۈتكەن بولسا قۇربانلىق ھېيتلارنى روزا ھېيتلارنى شۇ نېمىلەر بىلەن كۈتۈپ ئۆتكۈزىمىز قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئاياللار كېڭىشىنىڭ ئەزاسى تۇرسۇنئاي ئابىتوۋا رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ

ئۈستەلگە قويىمىز، نازۇنېمەت تائاملارنىڭ ھەممىسىنى قويۇپ مېھمان كۈتىمىز. ئەندى روزا ھېيت بولسا، روزا ھېيتتا ئوتتۇز كۈن روزا تۇتۇلىدۇ. شۇنداقلا كۈتىمىز روزا ھېيتنى. قۇربان ھېيتتا قۇربانلىق قىلىمىز. بۇ بىزنىڭ ئۆرپ-ئادىتىمىز، بىز كىچىكىمىزدىن سىڭىپ كەتكەن.
قۇربان ھېيتنىڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى، مۇمكىن بولسا مەككىگە بېرىپ، ھەج قىلىش ۋە ئىمكانى بولغان مۇسۇلمانلارنىڭ قۇربانلىق قىلىشىدۇر. رەسمىي مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بۇ يىل قىرغىزىستاندىن ئالتە مىڭ كىشى ھەج سەپىرىگە چىققان. ئۇلارنىڭ ئىچىدە تۆت يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر بار ئىكەن. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى كۆپ يىللاردىن بۇيان ساخاۋەتلىك ئىشلارنى ئېلىپ بارماقتا. ئۇلار ھەر يىلى مىللەت ئايرىماستىن موھتاج ئائىلىلەرگە قۇربانلىق گۆش تارقاتماقتا. قۇربان ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنلىرى ئۇلار ئۆز ئارا قۇربانلىق قىلىپ، قولۇم قوشنىلىرىغا ۋە ئەتراپتىكى ئائىلىلەرگە قۇربانلىقلارنى تارقىتىپ كەلمەكتە. ئىگىلىشىمىزچە، قىرغىزىستاندىكى قاينار گروپ شىركىتى ۋە ئىلشاد ساخاۋەتلىك فوندى كۆپلىگەن ئائىلىلەرگە ياردەم قوللىرىنى سۇنغان. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى رەسمىي تەشكىلات بولۇش سۈپىتىدە قۇربان ھېيتنىڭ كېيىنكى كۈنلىرىدە، چەت ئەللەردىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى ئەۋەتكەن قۇربانلىق ئامانەتلىرىنى موھتاج ئائىلىلەرگە تاپشۇرۇپ كەلمەكتە. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇرلار ئادەتتە ھەر ئىككى ھېيتنى داغدۇغىلىق ئۆتكۈزىدۇ. ھالبۇكى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ دىنىي بايراملار بىلەن دىنىي پەرزلىرىنى ئادا قىلىشى ئېغىر تەقىپلەرگە ئۇچرىماقتا. بۇ يىل

كەندىم گېلىۋېرۇم چەۋرەمدىكى ئىنسانلاردان ئاكرابالارىمدان دوغ تۈركىستانغا گۆنۈل ۋېرەن ئىنسانى ياردىمدا بولۇنماق ئىستەيەن.
بىز بەك چىرايلىق بىر قۇربان ھېيتنى بايراملىۋاتىمىز. ئاللاغا شۈكرلەر بولسۇنكى بىز ئون ئۈچ يىلى بۇ ياققا كېلىۋاتىمىز. دەسلەپتە مەن شەرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مەركىزىدىن قۇربانلىقلارنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن كېلگەنىدىم. ئەمدى بولسا مانا ئاخىرقى ئۈچ يىلدا Мен шәхси тәшәббүсем белән килеп, урук тукканларымдан, дос бурадарларымдан ва Шәрқи Түркистанга көңел бөлгән insanlardan берилгән ярдәмләр белән килеп атымын.
Maalesef Doğu Türkistan'ın içerisindeki uygulanan şeylere elimiz gücümüz yetmiyor. İnsanız neticede biz. Ama kurban döneminde biz buradayız ve buraya sadece kurbanları getirirken bizim amacımız buraya et getirmek değil. Biz buradaki insanlarımıza ümit getiriyoruz. Biz buradaki insanlarımıza Avrupa'daki

تۈركىيە ۋە ياۋروپادىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سالاملىرىنى ۋە دۇئالىرىنى يەتكۈزۈۋاتىمىز. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىنى بىلسۇن. ئۇلار ھەر دائىم بىزنىڭ دۇئالىرىمىزدا، بىزمۇ ئۇلارنىڭ دۇئالىرىدا بولۇشنى ئىستەيمىز.
Biz onları dualarımıza dahil ediyoruz. Onlar da bizi dualarına dahil etsinler. Kurbanlık tarkıtış için Kırgızistan Uygurları İttifak Cemiyeti mehsus bir komitet kurgan. Bu komitet köp yılladın boyan sahavet işlerini ilgiri sürüp gelmekte. Dersleb yizlardaki yigit başları terpidin yetim miskinlerinin tizimliki teyirlenidu. Andın kurbanlık koy ve kala teyirlenidu. Keyin pakız kuşkanla dallanıp kurbanlık kesilidu. Parçalanıp teyir bulgan kurbanlıklarını dersleb yizlaga andın يىگىت باشلىرى ئارقىلىق مەھەللىلەرگە ئەۋەتىلىدۇ. قۇربانلىق تارقىتىش كومىتېتىنىڭ مەسئۇلى يىگىت بېشى ئۆمەرجان خامرايېف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ياۋروپادىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا ۋە رەجەپ ئاتەش ئەپەندىگە ئىتتىپاق جەمئىيىتى نامىدىن تەشەككۈر بىلدۈردى.
ئىتتىپاقتىكى مۇشۇ جامائەتنىڭ نامىدىن رەجەپ ئاتەش باشلىق كېلىپ، نەچچە كۈندىن بېرى ئاۋارە بولۇۋاتىدۇ. مانا ھازىر گۆشنى ئېلىۋېتىپمىز، جامائەتكە تاپشۇرىمىز ھەر بىرىمىز. جامائەتتىكى ئاقساقاللار دۇگا قىلىۋاتىدۇ شۇنىڭغا مىڭدىن بىر رەھمەت ئاللا رازى بولسۇن. قىرغىزىستان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ ۋە زىچ ئولتۇرلاشقان مەملىكەت بولۇپ بۇ ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي ئەنئەنىلىرىنى ياخشى ساقلاپ كەلمەكتە ھازىر قىرغىزىستاندا ھۆكۈمەتنىڭ سانلىق مەلۇماتى بويىچە ئاتمىش مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشايدۇ.

مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرى مەسئۇللىرى بىردەك تۈركىيە ھۆكۈمىتى ۋە تۈركىي جۇمھۇرىيەتلەرنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشقا چاقىردى. بەشىنچى ئىيۇل كۈنى نيۇ پارك مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا ساھىبقىران ستراتېگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى دوكتور فاتىھ قوجا ئوغلى ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. تۈركىيەنىن دوغۇ تۈركىستان مەسەلەسىندەكى ئانا مەسەلەسى تۈركىيە چىنە قارشى بۈيۈك بىر دىش تىجارەت ئاچىغى. تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى تىجارەتتە تەڭپۇڭسىزلىق بار. تۈركىيە داۋاملىق زىيان تارتىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە تۈركىيە خىتايدىن مال ئىمپورت قىلىش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا ياردەم قىلىۋاتىدۇ. ئىقتىسادىي جەھەتتىن كۈچلەنگەن خىتاي شۈبھىسىز تۈركىيەگىمۇ خەۋپ ئېلىپ كېلىدۇ. تۈركىيە ھازىر خىتاي خەۋپىنى توختىتىش ئۈچۈن خىتايغا قارشى سودا تەدبىرلىرىنى ئېلىشى كېرەك. ئەنقەرەدىكى نيوپارك مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىننى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئەنقەرەدىكى ۋەكىلى ئابدۇلھەمىد پامىر ئەپەندى باش بولۇپ ئۇيۇشتۇرغان. بەشىنچى ئىيۇل كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسى، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى، ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى ۋە شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپىسىنىڭ ئورتاق ساھىبخانلىقىدا ئەنقەرە شەھىرىدە يەنە بىر مەيدان مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. Mezkur ahbarat yığınıda Dünya Uygur Kurultayı'nın muavin reisi Doktor Erkin Ekrem Efendi muhbirlığa bayanat verip mundak dedi. Günaydın değerli e, basın mensupları, bir Doğu Türkistan basın toplantısına tekrar buluştuk. Biz Dünya Uygur Kurultayı Katarlık Şarkı Türkistan Ammavi Teşkilatları ile birlikte تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشقا چاقىرىمىز. مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىنىڭ ئاخىرىدا مەزكۇر يىغىننى ئۇيۇشتۇرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسى رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىد ئەپەندىگە مىكروفونىمىزنى ئۇزاتتۇق. ئۇ تۈركىيە جامائەتچىلىكىگە ۋە تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىش ۋە ئۇلارنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈش مەقسىتى بىلەن بۇ يىغىننى ئۇيۇشتۇرغانلىقىنى، تېلېۋىزىيە ۋە گېزىت مۇخبىرلىرىنىڭ بۇنىڭغا بەكلا قىزىققانلىقىنى تەكىتلىدى. شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ۋەقەلەرنىڭ سەۋەبلىرىنىڭ بىرىمۇ بەشىنچى ئىيۇلغا بولغان دۇنيانىڭكى كۆرسەتكەن بۇ خىتايغا بولغان قارشىلىقىنىڭكى ئىنكاسىنىڭ سۇسلۇقىدىن خىتاي تېخىمۇ جاسارەتلىنىپ بۇنىڭدىن كېيىن نۇرغۇنلىغان قىرغىنچىلىقلارنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قا بارىدىغان ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ باردى بۇنىڭكى باشلانغۇچىنى بۇ بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ تۈركىيەدىكى ۋەكىلى مەمەت توختى ئاتاۋۇللا ئەپەندى يېقىندىن بۇيان ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ كۈن تەرتىپىدىن چۈشۈپ قالغانلىقىنى، بۇنى قايتا جانلاندۇرۇش ئۈچۈن بۇ خىل پائالىيەتلەرنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. بۇ يىلمۇ ئالدىنقى يىللارغا ئوخشاشلا، تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان ئىستانبۇل، قەيسەرى ۋە ئەنقەرە قاتارلىق شەھەرلەردە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن تۈرلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلدى. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىل يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن كېچىدە خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى شاۋگۈەن شەھىرىدىكى شۈرى ئويۇنچاق زاۋۇتىدا يەرلىك خىتايلارنىڭ كالتەك توقماقلىرىدا ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ئۇيغۇر ئىشچىلارنىڭ قاتىللىرىنى خىتاي دائىرىلىرى جاۋابكارلىققا تارتمىغانلىقتىن يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە بۇنىڭغا قارشى نارازىلىق نامايىشى بولغانىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.